योजयसि केशव यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम् मोहयसेव मे तदेकम् वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् लोकेऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनारम्भा नैष्कर्म्यम् पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यः सिद्धिं सिद्धिम् समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि कृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते
यस्मिन्द्रियाणि मनसा निरुण्यारभतेऽर्जुना कर्मेन्द्रियैः कर्मयोनम् असक्तः स विशिष्यते नियतम् कुरु त्वम् कर्म ज्यायोह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न कर्मणा यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयम् कर्मबन्धनः तदर्थम् कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह या प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम् भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथा इष्टान् भोगान् हिमो देव दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः
एतावत्पर्यन्तमेव पठितम् इदानीम् त्रयोदशः श्लोकः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो
सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते भुञ्चते त्वखं पाप भुञ्चते ते त्वखं पाप ये
पचन्त्यात्मकारणात् ये पठामः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघम् पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् एकवारं पदच्छेदं कुर्मः यज्ञशिष्टाशिनः
सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्चते ते त्वखम् इति अस्ति किल त्वम् अखम्
तु अखं तु अखं त्वखं तु अखं पापाः पापाः
ये पचन्ति आत्मकारणात् पचन्ति आत्मकारणात् एकवारमपि पदच्छेदं वदामः यज्ञशिष्टाशिनः सन्धः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः
भुञ्जते ते तु पापः हाँ। पापाः पापाः ये पचन्ति आत्मकारणात् आत्मकारणात् अत्र एकैकपदस्य अर्थं पश्यामः यज्ञशिष्टाशिनः यज्ञं यज्ञशिष्टं यज्ञानन्तरं यद् भवति तद् शिष्टम् इत्युक्ते अवशिष्टं यज्ञं कृत्वा तदनन्तरं यदस्ति तत् यज्ञशिष्ट अशिनः इत्युक्ते तद् ये खादन्ति यज्ञशिष्टं यः खादति इत्यर्थः यज्ञशिष्टाशिनः यज्ञ अनन्तरं खादति इत्यर्थः सन्तः ते कीदृशाः साधवः ते उत्तमाः साधवः इत्युक्ते उत्तमजनाः सर्वकिल्बिषैः सकल पापैः किल्बिषम् इत्युक्ते पापं सर्वकिल्बिषैः इत्युक्ते सर्वपापैः समग्रपापैः मुच्यन्ते मोक्षं प्राप्नुवन्ति ततः मुक्ताः भवन्ति किं अस्ति प्रथमपङ्क्तिमध्ये यज्ञशेषम् अथवा यज्ञ अवशिष्टं मीन्स् इत्युक्ते यज्ञानन्तरं यः घातति शेषं यः घातति सः सर्वपापतः मुक्तः भवति तस्य पापः न भवति भुञ्चते ते तु अखं पापाः भुञ्चते अन्ये खादन्ति अन्ये किं खादन्ति ते अन्ये के अन्ये आत्मकारणात् पचन्ति ആത്മകാരണാത് ഇത്യുക്തെ സ്വസ്യ നിമിത്തം സ്വയം ഉപയോഗാർത്ഥമേവ പാകം കുറുവന്തി ഇത്യുക്തെ സർവമപി ഏവമേവ അർത്ഥ ഇതി നാസ്തി പാ പാകം കുറുവന്തി ഇത്യുക്തെ തത്ര കഹ അർത്ഥ കിമപി കാര്യം കരോതി യത്കിമപി കാര്യം കർമ്മവിഷയേവ ചർച്ച ചലതി അത്ര സ്വകാരണാർത്ഥം സ്വനിമിത്തം ഏവ യഹ പാപ യഹ പാകം കരോതി ഇത്യുക്തെ स्वनिमित्तमेव यः कर्म करोति सः पापं खादति सोऽपि खादति किं खादति सः पापं खादति अन्यः यज्ञशिष्टाशिनः अपि खादति सः पापं न प्राप्नोति द्वौ अपि खादतः कौ द्वौ
ये यज्ञशिष्टं खादन्ति ते अपि खादन्ति ये स्व स्वस्य कृते एव खादन्ति ते अपि खादन्ति केचन पापं खादन्ति केचन पापं न खादन्ति इत्युक्ते अत्र कर्मकरणविषये वदति खादन्ति इति तत्र एकं क्रियाम् उपयोगं कृतवान् कर्म यदा करोति एतत् एतादृशं वेदे अपि बहु प्रयोगाः सन्ति अन्नं बहु कुर्वीत इति एकवाक्यमस्ति वेदवाक्यमस्ति अन्नम् अन्नं मीन्स् भोजनं बहु कुर्वीत यथेष्टं निर्माणं करोति एकं पुस्तकमेव अस्ति तस्मिन् नाम्नि अन्नं बहु कुर्वीत अन्नं बहु खादन्तु इति न लिखितवन्तः अन्नं बहु कुर्वन्तु अन्नस्य बहु अन्ननिर्माणं कुर्वन्तु किमर्थं बहु अन्ननिर्माणं करणीयं ददातु अतिथयः आगच्छति अथवा अन्ये अन्येषां कृते दातव्यं तस्मात् अन्नं बहु निर्माणं करोतु सः एकः संस्कारः बहु अन्ननिर्माणम् एकः संस्कारः किमर्थं स्वघातनार्थं न
अन्येषां कृते दातुं दानार्थं न करोति चेत् दातुं शक्नोति वा अस्माकं अस्माकमस्ते नास्ति इति चिन्तयतु स्वाभाविकतया जनाः किं कुर्वन्ति स्वस्य निमित्तमेव पचन्ति किल स्वयं यावत् आवश्यकं तावदेव पचन्ति पश्यतु अस्माकं संस्कृतिमध्ये अपि सः भेदः आगच्छति वा न वा पूर्वं ग्रामेषु गृहे कथमन्नं करोति स्म किल यः कोऽपि मध्याह्ने आगच्छति तस्य निमित्तमपि दातव्यम् इति अन्ननिर्माणं करोति करोति वा न वा भवतां सर्वेषां गृहेषु कथमासीत् यत्र कुत्रापि भवतु तमिळ्नाडु भवतु केरळमध्ये भवतु अथवा आन्ध्रमध्ये भवतु यत्र कुत्रापि भवतु अहं सर्वत्र दृष्टवान् किञ्चित् अधिकम् अन्नं निर्माणं करोति किमर्थं ते जानन्ति कोऽपि आगच्छति कोऽपि मध्याह्ने बुभुक्षया कोऽपि आगच्छति चेत् तस्मै दातुं सः एव यथार्थ अतिथि तस्मिन् विषये अपि वयं पश्यामः अत्रैव यज्ञम् इति पदे तद् वदति तदा अधिकं करोतु इति वदति अधिकं करोतु इत्येव तत्र उक्तवन्तः अत्र पश्यतु यज्ञशिष्टाशिनः यज्ञ अनन्तरं यदस्ति तद् घातन्ति अत्र यज्ञपदस्य कः अर्थः वयं बहु भिन्नभिन्नरीत्या चिन्तनं कृतवन्तः भिन्नभिन्न श्लोक श्लोकेषु एकरीत्या यज्ञं कृत्वा देवान् समर्पयित्वा अनन्तरं खादन्ति सा सामान्यतया वयं पश्यामः तदेव अस्माकं यज्ञम् अस्ति किल किमपि किम् अग्निः ज्वालयति तदपि गृहे एव यदा कदापि तद् अस्माकं दर्शने तदेव अस्ति दर्शने किमस्ति एकः होमकुण्डं तत्र अग्नि ज्वालयति अग्निमध्ये किमपि स्थापयति तस्य अवशिष्टं यदस्ति तद् घातति इति एकः अर्थः किन्तु सः एव अर्थः अत्र नास्ति किल अत्र कः अर्थः भवति भिन्नभिन्न अर्थं वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः पञ्चमः यज्ञः इति श्रुतवन्तः पञ्चमः यज्ञः के के
ब्रह्मयज्ञं ദേവയജ്ഞം
ഭൂതയജ്ഞം പിതൃയജ്ഞം നൃയജ്ഞം അതിഥിപൂജനം നൃയജ്ഞം ब्रह्मयज्ञम् इत्युक्ते किं सामान्यतया सः सः एव अर्थः चेदपि अत्र सामान्यतया वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः किन्तु तत्र एक एक यज्ञम् इति वदति तत् किम् इति वदति ब्रह्मयज्ञ इत्युक्ते सामान्यतया ब्रह्म ब्रह्मयज्ञ इत्युक्ते किम् അധ്യയനം ബ്രഹ്മയജ്ഞ ഇത്യുക്തി ജ്ഞാനസമ്പാദനം ഇവ ബ്രഹ്മയജ്ഞം ബ്രഹ്മയജ്ഞം ദ്വിതീയയജ്ഞം കിമസ്തി
ആത്മജ്ഞാനം ജ്ഞാനം അസ്തി ജ്ഞാന സമ്പാദനം ഉപനിഷത്ത് അധ്യയനം അഥവാ അന്യ അധ്യയനം പ്രതിദിനം അധ്യയനം കരോതി തസ്യ നാമ യജ്ഞം ഇതി അസ്തി ഏക അർത്ഥ അനന്തരം ദേവയജ്ഞം ഇത്യുക്തി കിം ദേവപൂജ ദേവാനാം കൃതേ സമർപ്പണം കരോതി തത് ദേവയജ്ഞം अनन्तरं भूतयज्ञं भूतयज्ञम् इत्युक्ते किं पशुपक्षिणः ये सन्ति भूताः इति वदन्ति अन्यभूताः सन्ति किल अन्यजीविनः तेषां कृते ददाति तद् भूतयज्ञम् अनन्तरं
पितृयज्ञं ये ये गताः ये मृतवन्तः ये अस्माकं पितरः सन्ति तेषां पितृपितरामहानां कृते यत् करोति तत् पितृयज्ञं नृयज्ञम् इत्युक्ते मनुष्याणां कृते अतिथीनां कृते यत् करोति नृयज्ञम् एवं पञ्चयज्ञाः सन्ति अत्र एतत् कथं वयम् अन्वयं कुर्मः अत्र तस्य तदनन्तरं खादति चेत् अर्जुनस्य समीपमेव वदति किल युद्धं करोतु इत्येव वदति अत्र एकैकयज्ञविषये अपि एकैकज्ञानमेव तत्र पश्यतु ബ്രഹ്മയജ്ഞ ഇതി അസ്തി തത്ര ബ്രഹ്മയജ്ഞ ഇത്യുക്തി ജ്ഞാനസമ്പാദനം ഇതി അസ്തി കീദൃശജ്ഞാനസമ്പാദനം ആത്മജ്ഞാനസമ്പാദനം കില സമ്പാദനം ഏക ഇവ പശ്യതു ഹോമകുണ്ടെ യത് സമർപ്പയതി തദേവ യജ്ഞം ഇതി ഭവാൻ വേദ അധ്യയനം കരോതി उपनिषत् अध्ययनं करोति तदेक यज्ञ एव कथम् अध्ययनं करोति चेत् जीवनेन सह तस्य अध्ययनं करणीयं सम्यक् तस्य आत्मज्ञानमस्ति चेत् अर्जुनस्य एतत् प्राब्लं भवति वा इदानीं कर्मकरणे तत् कष्टं न भवति तस्य किल अहं ब्रह्मास्मि इति तस्य अवगमनमस्ति चेत् അഥവാ ഏതത് നശ്വരം ശരീരം ശരീരമസ്തി ഇതി അവഗമനമസ്തി ചേ തതേ വേദാന്തകാര്യാണേ അതന്നസ്തി ഖലു ബ്രഹ്മജ്ഞാനസ്യ അധ്യയനം ഇത്യുക്തെ കഹ വയം യഥാ ആത്മീയ വിഷയെ യഥാ പ്രയത്നം കരോതി തത് ഏകരീത്യ ഏക യജ്ഞയം ഏകം ബ്രഹ്മയജ്ഞം ദ്വിതീയം देवयज्ञं तस्मिन् विषये वयं पूर्वमेव चिन्तनं कृतवन्तः देवाः इत्युक्ते के इति वयं दृष्टवन्तः वयं गतश्लोके पूर्वश्लोके सर्वं चिन्तनं कृतवन्तः देवाः इत्युक्ते के शक्तिः देवः इत्युक्ते शक्तिः एव कीदृशी शक्तिः सा द्विविधं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः एकं व्यष्टिरूपेण एकं समष्टिरूपेण समष्टिरूपेण यदा वयं चिन्तयामः तदानीं शक्तिः इत्युक्ते का शक्तिः अहम् इति एकः बोधः अस्ति किल सर्वस्य पृष्ठतः अहम् इति एकः बोध बोधः अस्ति वा न वा अहं बोधः अहङ्कारः न सः बोधः एव देवः इत्युक्ते एतत् मम शरीरं इति अहं वदामि मम हस्तः मम पादः मम मनः मम बुद्धि इति यदा सर्वदा वद वाक्ये एव वयम् इदानीं चिन्तयितुं शक्नुमः अन्यथा अनुभवः आवश्यकः खलु तदा मम मम इति यदा अहं वदामि तस्य पृष्ठतः एकः अहमस्ति वा न वा किल अवगच्छति किल अहम् अस्मि चेदेव मम शरीरं भवति खलु शरीरम् अहं अहं नास्मि मनः अपि अहं नास्मि बुद्धिः अपि अहं नास्मि अन्यत् अहं किम् अहम् इति एकः बोधः तावदेव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः किल अहम् इति एकः बोधः अस्ति तद् देवः इति व्यष्टिरूपेण व्यष्टि न समष्टिरूपेण प्रपञ्चे यद् अहम् इति एकः बो बोधः अस्ति सः बोधः एव देवः अथवा वयं गतश्लोके दृष्टवन्तः इन्द्रियाणां पृष्ठतः एका शक्तिः अस्ति सर्व इन्द्रियाणां पृष्ठतः मम कर्णः अस्ति उदा यत्किमपि उदाहरणं स्वीकरोतु मम मुखमस्ति मम जिह्वा अस्ति मम नेत्रमस्ति नेत्रमस्ति इति कारणेन अहं न पश्यामि केन कारणेन पश्यामि
नेत्रस्य नेत्रम् इति उपनिषत् मध्ये एकप्रयोगं प्रयोगं करोति नेत्रस्य नेत्रम् इत्युक्ते किं तत्र नेत्रस्य पृष्ठतः विद्यमानदेवः नेत्रस्य पृष्ठतः विद्यमानशक्तिः कर्णस्य कर्णं श्रोत्रस्य श्रोत्रम् इति वदति श्रोत्रस्य श्रोत्रम् इत्युक्ते ശ്രോത്രस्य पृष्ठतः विद्यमानदेवशक्ति एवं सर्व इन्द्रियाणां पृष्ठतः तस्य इन्द्रियस्य कार्यार्थम् एकशक्तिः अस्ति किल सा शक्तिः एव देवः यदा देवान् भावयतन् अनेन इति एकश्लोकं वयं पठितवन्तः परस्परं भावयन्त इति एकादश श्लो एकादशः श्लोके वयं पठितवन्तः भवन्तः देवानां कृते यज्ञं करोतु यज्ञकारणेन सन्तृप्ताः देवाः भवतां कार्यं सम्यक् कुर्वन्ति तत्र वयं पठितवन्तः यज्ञम् उदाहरणार्थं वयं श्रोत्र इन्द्रियमेव स्वीकृत्य चिन्तनं कृतवन्तः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः इति एकमन्त्रः अस्ति कर्ण कर्णद्वारा कर्णैः कर्णे द्वयमस्ति तस्मात् द्विवचने प्रयोगः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः देवानां समीपं प्रार्थनां करोति का प्रार्थना मम श्रोत्र इन्द्रियद्वारा उत्तमानि कार्याणि एव मया श्रोतव्यं किमर्थम् एवं प्रार्थनां करोति अथवा मम वाक् इन्द्रियद्वारा उत्तमानि वाक्यानि एव मया वक्तव्यानि यज्ञ एव तस्मादेव अहं वदन् यज्ञशिष्टाशिनः इति अत्र उक्तं किल यज्ञशिष्टाशिनः इति कथं यज्ञशिष्टमेव खादति तस्य प्राब्लं न भवति इति वदति कथं वाक् द्वारा कथं यज्ञं करोति उदाहरणार्थं वयं चिन्तयामः यदा अहं वदामि उत्तमानि वाक्यानि एव वक्तव्यम् इति अहं प्रार्थनां करोमि किमर्थं प्रार्थनां करोमि तदेव देवानां समीपं प्रार्थना वे वेदवाक्यमेव तद् वेदं पठामि वेदे अहं किं पठामि उत्तमानि वाक्यानि एव मम मम अन्तरङ्गतः आगच्छेत् इति अहं प्रार्थनां कृतवान् तदा वदति तादृशं करोति चेत् यज्ञमेव तदनन्तरं भवान् कर्म करोति चेत् इत्युक्ते भवान् वाक्यं वदति चेत् भवान् बन्धनस्थः न भवति अर्थमवगच्छति वा यज्ञशिष्टं खादति चेत् किं न भवति
पापं न भवति पापं न भवति इत्युक्ते बन्धनं न भवति खलु पापकारणेन बन्धनं भवति बन्धनं न भवति यज्ञशिष्टम् अहम् इदानीं वदन् अस्मि यद् उत्तमवाक्यं वदति यज्ञमेव उत्तमं शृणोति यज्ञमेव उत्तमकार्यं हस्तेन करोति यज्ञमेव सर्वं सर्वाणि उत्तमानि कार्याणि करोति चेत् यज्ञमेव तेन कारणेन अहं प्रार्थनां करोमि मम द्वारा तादृशानि कार्याणि भवन्तु स्पष्टम् इदानीं पश्यतु किमर्थम् उत्तमवाक्यं वदति चेत् कथं मम कर्मबन्धः न भवति चिन्तयतु अहम् एकवाक्यं वदति अहं कमपि तर्जयामि इति चिन्तयतु असमीचीनपदानि अहं वदामि असमीचीनपदकथनात् पूर्वं तद् कुत्र उत्पन्नं मम अन्तरङ्गे उत्पन्नम् अहं कमपि उक्तवान् अहम् एतां किमपि उक्तवान् उक्तं मम वैखरी एव केवलं सा शृणोति वैखरि इत्युक्ते यद् बहिरागच्छति किल इतः बहिर् यदा आगच्छति तदेव सा श्रुतवती तत्र कियत् शक्तिः अस्ति वैखरी मध्ये शक्तिः अस्ति तस्मादेव तस्याः कष्टं भवति किल वैखरी मध्ये कियत् शक्तिः अस्ति ततोपि अधिकं शक्तिः कुत्र भवति परमध्ये भवति पश्यन्ति मध्ये भवति किल मध्यमा मध्ये भवति यद् वाक्यम् अहं बहिर् त्यक्तवान् ततोपि पूर्वं तद् वाक्यं मयि अस्ति ततोपि तस्य अन्तरङ्गं प्रति तदस्ति ततोपि तद् मम विचारे उत्पन्नम् अहं यत्र कुत्रापि क्रोधेन अथवा दुःखेन केनापि कारणेन अहं मम विषयविकारं यदा अहं प्रकटयामि केवलं तद् यः शृणोति तस्य कृते किञ्चिदेव एकप्रतिशतं तस्य भवेत् किन्तु नवनवतिप्रतिशतं कुत्र चलति स्वस्य अन्तरङ्गे स्पष्टमस्ति तदा सः यज्ञकर्म नास्ति किल तदेव अहम् उत्तमवाक्यं वदामि इति चिन्तयतु तद् यज्ञ अस्ति इति किमर्थं वदति अन्तरङ्गे अपि उत्तमानि चिन्तनानि चलति अहं कमपि अनु कस्यापि अनुग्रहं करोमि भवान् सम्यक् भवतु इति यदा अहं वदामि ततोपि पूर्वं मम मनसि किम् आगच्छति सम्यक् भवतु इति आगच्छति सत्य एतदेव किल मन्त्रशास्त्रस्य सर्वं कारणं भवान् ओं नमः शिवाय ओं नमः शिवाय इति वदति चेत् भवान् कथं तस्य बलं प्राप्नोति किल अक्षरलक्षं मन्त्रजपं करोतु मन्त्रः सिद्धः भवति इति वदति भवान् पुनः पुनः पुनः पुनः भवान् यदा वैखरीमध्ये भवान् चाण्ट् करोति ओं नमः शिवाय ओं नमः शिवाय ओं नमः शिवाय इति भवान् यदा वदति तदा भवतः अन्तरङ्गं किं भवति मध्यमामध्ये मन्त्रजपः भवति मध्यमातः पश्यन्ति अपि गच्छति परामध्ये निश्च चलरूपेण तस्य शक्तिः भवति एतदेव विपरीतदिशि अपि भवति यज्ञरूपेण यदा कर्म करोतु इति वदति चेत् पश्यतु तद् दे देवयज्ञं करोतु इत्युक्ते किमपि नैवेद्यं समर्पयतु अथवा तत्र गत्वा मन्त्रं मन्त्रं करोतु मन्त्रं करण मन्त्रकरणे कथं देवयज्ञः भवति मन्त्रे सर्वम् उत्तमपदानि एव कस्मिन् अपि मन्त्रे कस्यापि नाशः भवतु इति न भवति वैदिकमन्त्रे कुत्रापि नास्ति तदनन्तरम् आगत आभिचारं तादृश सर्वे काण किन्तु तद् तत्र द्रष्टुं शक्यते तत्तु वैदिकं नास्ति वैदिकमन्त्रे कुत्रापि नास्ति लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः यत्किमपि स्वीकरोतु कोऽपि दुःख दुःख लोके न भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु केवलम् अहमेव भवतु इति अस्ति वा सर्वे भद्राणि यत् किमपि यत्र कुत्रापि प्रार्थनां स्वीकृत्य पश्यतु यदा प्रार्थनां करोति प्रार्थनया अस्माकम् अन्तरङ्गं शुद्धं भवति तस्मादेव तत् किमस्ति इति वदति ಯಜ್ಞ देवयज्ञम् अभवत् ब्रह्मयज्ञकारणेन कथं ब्रह्म ब्रह्मयज्ञं कथं भवति वयं यदा तादृशकार्याणाम् अध्ययनं कुर्मः तादृशकार्याणां विचारं कुर्मः तादृशकार्याणि मनसि यदा स्थापयित्वा मथनं कुर्मः ब्रह्मयज्ञ कीदृशानि कार्याणि उत्तमकार्याणि तस्य नाम एव ब्रह्मयज्ञ इति अस्ति अन्यपुस्तकानां पठने ब्रह्मयज्ञ इति कुत्रापि उक्तं नास्ति यदा अस्माकम् आध्यात्मिकज्ञानं यदा प्राप्तुं प्रयत्नं करोति तद् ब्रह्मयज्ञ तेन मनः अथवा बुद्धि अथवा अन्तरङ्गं शुद्धं भवति अथवा द्वितीययज्ञ किं देवयज्ञ देवयज्ञ इति अहम् उक्तवान् वाक् अथवा अस्माकम् इन्द्रियाणां पृष्ठतः विद्यमानशक्ति सा शक्तिसमीपं तस्याः शक्तेः समीपं वयं प्रार्थनां कुर्मः कां प्रार्थनां कुर्मः सम्यक् भवतु उत्तमं भवतु ते देवाः तेषां द्वारा अस्माकं चिन्तनमेव प्रार्थना खलु तेषां द्वारा उत्तमानि पदानि बहिरागच्छन्ति मुखतः उत्तमानि श्रोतुमिच्छा भवति उत्तमवाक्यमेव भवति सर्वविध पञ्चेन्द्रियद्वारा अपि अथवा दश इन्द्रियद्वारा कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियद्वारा अपि यदा उत्तमानि कार्याणि कुर्वन्ति तस्य पृष्ठतः विद्यमानदेवाः देवाः किं कुर्वन्ति शक्तिः अस्माकम् अनुग्रहं कुर्वन्ति एकः छुरिका अस्ति छुरिकायाः उपयोगद्वयमस्ति यदा भवान् छुरिकां स्वीकरोति एकं मारयितुं भवान् इच्छति मारणचिन्ता छुरिकायाम् अस्ति वा भवतः अन्तरङ्गे अस्ति वा तेन छुरिका कलुषिता भवति वा भवान् कलुषितः भवति वा
वयमेव कलुषितः कलुषिताः भवामः छुरिकायाः किमपि न भवति समानमेव एतत् कर्णः इति एकम् इन्द्रियमस्ति किल अथवा नासिक इति एकः इन्द्रियः अस्ति तस्य पृष्ठतः विद्यमानशक्ति तदेव तत् कार्यं करोति तस्मात् सः देवः यदा सन्तृप्तः भवति कदा सः देवः सन्तृप्तः भवति
यदा उत्तमकार्याणि करोति किल तदा देवयज्ञः तादृशं कार्यम् उत्तमकार्यं भवान् करोति चेत् देवयज्ञः एतद् अन्यव्याख्यानं स्यात् तथापि अहं चिन्तयामि अत्र सः एव अर्थः उत्तमः भवति भिन्नभिन्नरीत्या जनाः व्याख्यानं कृतवन्तः सन्ति सामान्ययज्ञम् इति अस्ति पञ्चमहायज्ञम् इत्युक्ते सामान्यतया यदा करोति तादृशमपि व्याख्यानं दृष्टवान् किन्तु एवमपि व्याख्यानम् अहं दृष्टवान् अस्मि एकैकयज्ञः अस्माकम् आन्तरिक चोदनायाः प्रचोदनाय भवेत् ब्रह्मयज्ञः अभवत् देवयज्ञः अभवत् तृतीययज्ञः अस्ति भूतयज्ञ സാമാന്യതയെ ഏതത് സർവം സാമാന്യ ജീവനെ ജനാഹ കുറുവന്തി ഭൂതയജ്ഞ ഇത്യുക്തി കിം സർവ പശുപക്ഷിണ യേ സന്തി തേഷാം സർവേഷാം കൃതേ കിമപി ദാതവ്യം തദനന്തരമേവ അസ്മാഭിഹി ഖാദനീയം ഗൃഹസ്ഥധർമ്മേ വദതി ഗൃഹേ വിദ്യമാന വിശിഷ്യ വദതി അന്യ ഏ പശുപക്ഷിണ സന്തി തേഷാം സർവേഷാം കൃതേ ദത്വ अनन्तरम् अन्ये गृहे विद्यमान अन्यजनाः अपि यदा खादितवन्तः इति ज्ञात्वा एव तेन खादनीयं स्वयं खादनीयं तदेव गृहस्थस्य धर्मः भवतु इदानीं पशुपक्षिणां कृते ददाति इत्युक्ते वयं कथं तद् आचरामः पश्यतु अस्माकं प्रदेशे भिन्नभिन्नप्रदेशेषु भिन्नभिन्नसंस्कारः आसीत् अहं तमिळ्नाडुमध्ये आसं तत्र प्रतिदिनं प्रातःकाले उत्थाय ते रङ्गवल्ली निर्माणं कुर्वन्ति रङ्गवल्ली कोलं निर्माणं कुर्वन्ति कोलं केन निर्माणं कुर्वन्ति तण्डुलस्य चूर्णं तद् तण्डुलचूर्णं पिपीलिकाः स्वीकृत्य गच्छन्ति किल किन्तु इदानीं किं कुर्वन्ति भिन्नं भिन्नं कुर्वन्ति इदानीं पैण्ट् उपयुज्य कुर्वन्ति अथवा किं वदामि कोल किमपि चूर्णमस्ति हा तद् वस्तुतया तत् न वस्तुतया तण्डुलचूर्णेन एव करणीयं कारणं किं तत् एकभूतयज्ञमस्ति प्रतिदिनं प्रातःकाले उत्थाय यत् कार्यं करोति तद् भूतयज्ञं राजस्थान् मध्ये दृष्टवान् पक्षिणां कृते प्रतिदिनं ते प्रातःकाले उत्थाय प्रथमकार्यं तेषां कृते धान्यं जलं च गृहस्य उपरि गत्वा स्थापयति അഥവാ അന്യ ഭിന്ന ഭിന്ന പ്രദേശേ അന്യ ഏക പ്ര പ്രദേശം ദൃഷ്ടവാൻ വർഷേ ഏകവാരം കേരളേഷു അപ്പം ദൃഷ്ടവാൻ വർഷേ ഏകവാരം ശർക്കര അനന്തരം തത് തണ്ടുലചൂർണം ഏതത് സർവം കൃത്വ തത് തദസ്തി കില പിപീലിക പിപീലിക ആൻഡ് തസ്യ കൃതേ ഇത് സ്ഥാപയതി അനന്തരം ഏക മന്ത്രം മന്ത്രം ന മലയാള ഭാഷയാം ഏക എതദപി തേ വദന്തി തത് പിപീലികാഹ സർവേ ബഹിഹി ഗൃഹജനാഹ സർവേ അന്തഹ ഇതി ഏക വിശ്വാസേന എതദ ബഹി സ്ഥാപയന്തി അഥവാ എതദ് കിമസ്തി അന്യ വയം ബീജവപനം കുർമഹ കില കീരെ യഥാ കീരെ വപനം കുർവന്തി तस्मिन् तत् पूर्वं यत् कीरे तस्य बीजं यदा भवति तेन सह पूर्वकाले तण्डुलमपि तण्डुलस्य एतत् किं वदामि तद् पीस् पीस् कृत्वा तस्य खण्डाः अपि तद् कुर्वन्ति तत्र किं कारणम् अनन्तरं सा प्रार्थनां करोति कीर एतद् न स्वीकरोतु एतत् तण्डुलं स्वीकरोतु इति इदानीं तद् जैव एतद् कृषि इति यद् वदति तत्र इदानीम् आगच्छति जैवव्यवसायः यत्र चलति तत्र इदानीं वदति एतादृशं स्थापयति चेत् गीरे सत् न स्वीकरोति एवं भिन्न तस्य द्रोहं कृत्वा तस्य मारणं कृत्वा मया एव जीवनं करणीयम् इति न कृतवन्तः तदेव भूतयज्ञमासीत् अथवा वृक्षाणां विषये चिन्तयतु अहम् उक्तवान् गतसप्ताहे नक्षत्रवृक्षाः किल नक्षत्रवृक्षः इति बहु प्रसिद्धं पञ्चाङ्गं स्वीकृत्य पश्यतु एकैकनक्षत्रस्य नाम्नि एकैकवृक्षः भवति एकपक्षी भवति एकमृगः भवति अस्माकं सङ्कल्पः कः भवति इत्युक्ते तस्य संरक्षणं करणीयम् इदानीं एकैकनक्षत्रजनाः तस्य वृक्षस्य पालनं करोति चेत् कति वृक्षाः भवन्ति लोके അല്ല സർവേഷാം നക്ഷത്രാണി സന്ധ്യവ് കില എക്കം നക്ഷത്രേവ സ ജന്മ പ്രാപ്തവാൻ ഇതാനുമപി ബഹുഷു മന്ദിരേഷു കാപാലീശ്വരൻ മന്ദിരെ സർവം ഇതാനുമപി നക്ഷത്രവൃക്ഷാ സ്ഥാപിതാ സന്തി തസ്യ പൂജാം കർത്തും ഏകൈക വൃക്ഷാ അസ്തി തത്ര കിന്തു പൂർവം ഏതത് ഗൃഹേ തേ വർദ്ധയന്തി സ്മ ഏകൈക നക്ഷത്രസ്യ ഏക പക്ഷി ഭവതി കിമർത്ഥം ഉക്തവാൻ തത് ഭൂതയജ്ഞ ഇതാനും ബ്രഹ്മയജ്ഞ ദേവയജ്ഞ ഭൂതയജ്ഞ അനന്തരം पितृयज्ञ पितृयज्ञ इत्युक्ते किं ये मृतवन्तः तेषां विषये करोति तदपि एकं ततोपि मुख्यं किमस्ति ये अस्माकं मातापिता ये जीवन्ति तेषां कार्याणि अस्माभिः करणीयं माता पुत्रः तेषां मध्ये एक अभेद्य एकः बन्धः अस्ति अभेद्य इत्युक्ते भिन्नं कर्तुं न शक्यते पितुः विषये अपि किल पिता एव पुत्रः इव जायते किल एवं वेदसूक्तमस्ति पिता एव पुत्रः भवति पितुः बीजमेव पुत्रवत् आगच्छति खलु पिता एव पुत्रः भवति तद् कथं भिन्नं भवति कदापि तद् भिन्नं कर्तुं न शक्यते इत्युक्ते एक एग्रिमेण्ट् न पिता पुत्रमध्ये अथवा माता पुत्रः माता पुत्री मध्ये शङ्कराचार्यस्य एक अत्यन्तसुन्दरमेकं स्तोत्रमस्ति मातृपञ्चकम् इति यास्तां तावदीयं प्रसूतिसमये दुर्वारशूलव्यथा नैरुच्यं तनुशोषणम् इति एवमेव गच्छति इत्युक्ते शङ्कराचार्यः स्वयं महापण्डितः सर्वमपि जानाति वेदान्तं सर्वमपि सः तद् अग्रे गतवान् तादृशपण्डितः वदति मातु माता यत् अनुभूतवती तस्य प्रत्युपकाररीत्या मया किमपि कर्तुं न शक्यते तस्मात् जनन्यै नमः इति उक्त्वा सः एकं नमस्कारं करोति मातुः तादृशी अस्ति माता मातृपुत्रबन्धः तादृशः अस्ति अथवा पितृपुत्रबन्धः तादृशः अस्ति इदानीम् एतत् सर्वं पुनः वदति किल इदानीं वदति जीन् अथवा अस्माकं भिन्नभिन्नरोगः यदा आगच्छति तदा पृच्छति जेनेटिक् रोगाः बहु बहुविधरोगाः इदानीं वदन्ति एवं बन्धः नास्ति चेत् कथम् आगच्छति एतत् एतत् सर्वम् एतत् पितृ पितामह एतादृशपरम्परा तेषां सन्तोषः यदा भवति तेषाम् आनन्दः यदा भवति तत् एकयज्ञं तद् विना भवान् खादति चेत् भवान् यज्ञशिष्टं न खादति इत्यर्थः इत्युक्ते पापमस्ति पितृयज्ञम् इत्युक्ते किम् ये वृद्धाः सन्ति ये ज्येष्ठाः सन्ति गृहे ये मातापितरः अथवा तेषां मातापितरः कोऽपि भवतु केवलं तदिति न गृहे पश्यतु इदानीम् अहं तत् अत्र उपविश्य तद् वक्तुमपि न इच्छामि गृहे एकं मातुः कृते पुत्रद्वयं भवति इति चिन्तयतु एकः उत्तमः पुत्रः अन्य एकः मन्दबुद्धिः अस्ति चिन्तयतु अत्र किं कुर्वन्ति जनाः मन्दबुद्धिः अस्ति तं निष्कासयति कुत्रापि गत्वा तम् अपि ददाति धनमपि ददाति धनं दत्वा तं तत्र स्थापयति उत्तमपुत्रं पालयति किमर्थं सः पुत्रः मम गृहे जन्म प्राप्तवान् किल किमर्थं सः मम पुत्रः अभवत् कर्म किल तत् सोढुं तत् स्वीकर्तुं सिद्धः नास्ति तदन्यत्र कुत्रापि गत्वा स्थापयति उत्तमं यदस्ति अहं स्वीकरोमि इति चिन्तयति ए अहं न अवगच्छामि कथं वयम् एतद् वक्तुं शक्नुमः सो पुत्रः एव स्वस्य पुत्र तस्य कथमपि न्यायीकरणं वदतु किम् अस्ति तत्र इदानीं सोഷ്യल् सेटप् एवमस्ति सोഷ്യल् सेटप् कः निर्माणं कृतवान् वयमेव निर्माणं कृतवन्तः वयमेव एतादृशनिर्माणं कृत्वा तत्र जीवनं कुर्मः कालान्तरे कथं भवति इति वदामि तदेव यज्ञशिष्टं किम् अस्ति इत्युक्ते एतत् सर्वं न तादृश सर्वेषामपि पालनं करणीयं प्रपञ्चे ममापि न्यूनता अस्ति खलु स्वयम् अस्माभिः चिन्तनीयं स्वयं भवताम् एकैकस्य अपि चिन्तयतु भवतां कापि न्यूनता नास्ति वा तां न्यूनताम् उक्त्वा भवन्तम् अन्यत्र कुत्रापि स्थापयन्ति चेत् तथा न्यायीकरणं नास्ति अस्माकं हस्ते किन्तु अन्यस्य स्थापनसमये अस्माकं किमपि कष्टं नास्ति सर्वेषामपि न्यूनता अस्ति न्यूनता नास्ति कथं वयं कियत् कष्टं कारयामः किल अहं जानामि यदा कदापि अहं चिन्तयामि मम कारणेन कियत् कष्टम् अन्ये अनुभवन्ति एकैकस्य जीवनमपि तादृशमेव यत्र कुत्रापि न्यूनता अस्ति एव मनुष्यस्य किन्तु यदा तादृशं भवति एतत् एव पूर्वं मन्दबुद्धिविषये आसीत् इदानीं वृद्धानां विषये यदा वार्धक्यं भवति यदा वृद्धः भवति पुनः कः पश्यति हा तत्र गच्छतु इति वदति समयः नास्ति भवान् किं करोति अन्य भवतः भवन्तं सः कथं पालितवान् किल तदेव मातुः विषये अहं किञ्चित् पूर्वम् उक्तवान् एका माता कथं पालयति तत् शङ्कराचार्यस्य तद् पुस्तकं स्वीकृत्य एकवारं पठित्वा पश्यतु तद् मातृपञ्चकम् एकवारं तदा कियत् कष्टं सा अनुभूतवती अस्ति किञ्चित् कष्टं मम भवति चेत् किं तस्याः पाल एतादृश एक पारस्पर्यम् एतादृश एक अवगमनं परस्परम् अस्ति चेदेव किं वदामि समष्टिरूपेण देवाः अस्माकम् अनुग्रहं कुर्वन्ति तादृशकर्म एव यज्ञ सर्वस्यापि उत्तरं न मिलति अद्यतनपरिस्थितिमध्ये वयं पृच्छामः चेत् इच्छा इति भवति किल त्रिविध इच्छा भवति स्वेच्छा परेच्छा अनिच्छा एवं त्रिविध इच्छाः सन्ति വസ്തുതയാ കർമ്മ കരണീയം ഇത്യുക്തി അനിച്ഛ അനിച്ഛയ അനിച്ഛ ഇത്യുക്തി ഇച്ഛ നാസ്തി ഇതിന ഇച്ഛ ഏവ നവതി തത്ര കർമ്മ കിമർത്ഥം കരോതി ഭവാൻ കർമ്മ മമ ധർമ്മ ഇതി കാരണേന കരോതി ധർമ്മ ബുദ്ധ്യാ കർമ്മകരണം തദവ അനിച്ഛയ കർമ്മകരണീയം തത് ന ശക്യത്തെ ഇത് ചിന്തയത് താവത് ന ചലതി ചേത് കിം കരണീയം പരേച്ഛ കർമ്മം സ്വീകരോ तदेव त्यागः किल ततः एव त्यागः आगच्छति मम इच्छा इति न अन्येषाम् इच्छार्थम् अहं कार्यं करोमि तदेव गृहे मातरः कुर्वन्ति किल तेषां खादनार्थं ते पाकं न कुर्वन्ति केषां पा निमित्तं पाकं कुर्वन्ति सर्वगृहे अपि अस्माकं संस्कृतिमध्ये मातुः अधिकशक्तिः अस्ति वा पितुः अधिकशक्तिः अस्ति वा मातुः अस्ति संशयः एव नास्ति शतं पितॄणां तुल्य अस्ति एकमाता इति वदति धर्मशास्त्रे कारणं किं तस्याः जीवनं तादृशं जीवनमस्ति सा प्रतिदिनं पाकं करोति अन्यकार्याणि करोति आरोग्यमपि कस्याः आसीत् इति चिन्तयतु किल महिलानामेव अधिक आरोग्यमासीत् पूर्वं महिलानामेव आयुः अधिकमासीत् हिस्टरि स्वीकृत्य इदानीं किञ्चित् न्यूनं जातमिति वदन्ति महिलाः दश पञ्चदश प्रसूति करोति अनन्तरमपि नैन्टि फैव् पर्यन्तम् अथवा शतपर्यन्तमपि जीवनम् अस्माकं सर्वे पितामह्यः रोगः अपि नास्ति किमपि नास्ति तावत्पर्यन्तं ताः जीवनं कृतवत्यः कारणं किं तस्य तासाम् एक मनः अस्ति मनः एव बहु कार्यं करोति रोगः अपि बहु इदानीं वदामः चेत् वयं न अवगच्छामः कारणं तादृशसंस्कृतिमध्ये न स्मः वयम् इदानीं किं करोति रोगः बहु शीघ्रं भयं कारयति किल यदा भयस्य उत्पन् उत्पादनं भवति जेनेटिक् रोगाः सन्ति किल पूर्वकाले अपि डयबेटिक्स् एतत् सर्वम् आसीत् किन्तु कोऽपि न वदति स्म मम एवम् अस्ति इति पितामहः सर्वत्र पब्लिसिटि न करोति स्म कारणं किं सः जानाति एतद् अहं वदामि चेत् मम पुत्रस्य अथवा मम पौत्रस्य एतद् आगच्छति कदा तस्मिन् समये तस्य अन्तरङ्गे तत् पतति अस्मिन् वयसि मम अपि एतद् आगच्छति सः प्रतीक्षां करोति अनन्तरं एतत् एकैकरोगः एकरोगः इति न सः किं करोति स्म ते भिन्नभिन्नमार्गेण तस्य औषधं स्वीकुर्वन्ति अथवा अन्यत् कुर्वन्ति ते तस्य परिहारं पश्यन्ति स्म किन्तु अद्य तद् न प्रथममेव अस्ति वा नास्ति वा इति संशयसमये एव डाक्टर् वदति किं वदति भवान् बोर्डर् लैन् मध्ये अस्ति अथवा भवान् भवतः डयाबेटिक्स् अस्ति भवान् औषधं स्वीकरोतु अहं तस्मिन् विषये पूर्णं न जानामि तत् औषधविषये सर्वम् एकवारम् अध्ययनं करणीयं तेन औषधेन अन्यत् किम् आगच्छति तद् केपि न वदन्ति किल एवं भिन्नभिन्नविषयाः किमर्थम् उक्तवान् इत्युक्ते इदानीं यज्ञशिष्टम् इति कर्म यदा करोति इत्युक्ते तस्मिन् सन्दर्भे अन्येषाम् अन्तरङ्गे भयं न जनयति केषाम् अन्तरङ्गे स्वस्य गृहे एव विद्यमानानामेव अन्तरङ्गे तेषां मनसि एव वयं भयं ज उत्पादयामः समग्र तस्मिन् कुटुम्बे रोगाः भवन्ति भिन्नमेव एवमेव समाजे अपि इदानीं कुटुम्बमिति न अनन्तरम् एक पब्लिसिटि करोति ओ भारतीयाः भवतां सर्वेषाम् एतत् रोगः भवति अथवा अन्य एकप्रदेशात् आगतं भवतां सर्वेषाम् एतत् भवति वदति किल एवं भवतां स्वाभाविकतया नैन्टि पर्सेण्टेज् भवताम् एषः रोगः भवति इति वदति पुनः अस्माकं चिन्तनं तदेव भवति रोगः भवति भवति भवति इति वदति मनसः बहु शक्तिः अस्ति एतादृशविषयेषु यदा बहुवारं चिन्तयति तदागच्छति तद् स्वाभाविकतया भवति इति इत्युक्ते अत्र किमर्थम् उक्तवान् एवं भूतयज्ञ इत्युक्ते किम् अस्ति अन्य ये सहजीविनः अथवा वृक्षाः एतादृश यद्यत् सन्ति सर्वेषाम् उत्तमं भवतु इति कार्यं करोतु एतत् समग्रभूमि केवलं भवतः कृते न सृष्टम् एतत् सर्वं मम कृते यावत् स्वीकरोमि तत् सर्वं स्वीकृत्य यावत् सर्वम् एकत्र स्थापयित्वा तदेव वदति अत्र किं वदति पूर्वतनश्लोके वा अस्मिन् पूर्वतनश्लो चोराः इति उक्तवन्तः यः स्वस्य उपयोगार्थं यावदावश्यकं ततोपि अधिकं स्वीकृत्य यः स्थापयति सः चोरः अस्ति ततोपि अन्येक पदमेव प्रयोगं न कृतवान् किल वयं कथं चिन्तयामः मम मम नेक्स्ट् जनरेशन् अनन्तर जनरेशन् सर्वं स्वीकृत्य यदा स्थापयामः सः वदति तद् यज्ञकर्म नास्ति भवान् तादृश स्थापयति इति कारणेन अपि भवान् आनन्देन जीवनं कर्तुं न शक्नोति सः एव विषयः अस्माकं सर्वेषाम् इच्छा का सन्तोषेण जीवनं करणीयं शान्तिः आवश्यकी आनन्दः आवश्यकः किमर्थं न न मिलति इति कारणमेव सः वदति भवान् यावत् वा एतादृशं करोतु भवतः आनन्दः न भवति भूतयज्ञ अनन्तरं नृयज्ञ अन्तिमं नृयज्ञ इत्युक्ते മനുഷ്യ മനുഷ്യ ഇത്യുക്തെ അതിഥിപാലനം തത്ര അത്യന്തം മുഖ്യമസ്തി അതിഥിപാലനം തഥൈവ അഹം ഉക്തവാൻ അന്നം ബഹുകുർവീത ഇതി വാക്യം സർവം അതിഥിപാലനം ഇത്യുക്തെ കിം അതിഥി ഇത്യുക്തെ കഥ യഹ തിഥിം വിന ആഗച്ഛതി സഹ അതിഥി തിഥി ഇത്യുക്തെ ഉക്വാ നാഗതി അഹം ഭവതാ ഗൃഹം അദ്യ ആഗച്ഛാമി ഇതി ഉക്വാ നാഗതി സ്വയമേവ ആഗച്ഛതി പൂർവ കാലേ വിവാഹേ സർവം तादृशानां जनानां कृते एकं पृथक् स्थानं भवति स्म तेषां कृते प्रथमं भोजनं ददाति एवम् अतिथयः इति ये आह्वानं विना आगच्छन्ति इदानीं किं वदामः अहं भवता आह्वानं न कृतवान् आह्वानं कृत्वा ये आगतवन्तः तेषां कृते प्रथमं ददामि अनन्तरम् अस्ति अवशिष्टं भवतां कृते ददामि इत्येव व्यवहारः वदति वा न वा अत्र नास्ति अत्र नास्ति अत्र आगन्तुमेव न शक्यते संस्कृतिः कुत्र गता इति पश्यतु अत्र दूरवाणीं विना कुत्रापि गन्तुं शक्नोति वा भवान् उक्त्वा अनुमतिं प्राप्य अनन्तरमेव गन्तु अहं मम बाल्यकाले दृष्टवान् न्यूनातिन्यूनं सप्ताहे द्वित्राः मम गृहं प्रति आगच्छन्ति स्म भोजनार्थम् इत्युक्ते ये भिक्षाटनं कुर्वन्ति अथवा अन्यकार्यं कुर्वन्ति अथवा अन्यजनाः केचन तेषां गृहे कर्तुं न शक्नुवन्ति तादृशद्वित्राणां कृते निश्चयेन गृहे भोजनं ददाति स्म इदानीं कुत्र गतं तद् भवतां सर्वेषां गृहे तदेव आसीत् खलु तेषां कृते कोऽपि मध्याह्ने आगच्छति चेत् अवश्यं तस्य कृते भोजनं ददाति भवान् उपविशतु सम्यक् अहं दृष्टवान् मम माता करोति सम्यक् यदा कोऽपि इदानीम् अदिति इति वयं वदामः तादृशजनानां कृते कथं ददाति विद्यमान सर्वाणि वस्तूनि स्वीकृत्य तस्य कृते प्रथमं ददाति तदेव तत् एकः यागः अस्ति इति उपनिषत् मध्ये वदति वैश्वानरयागः वैश्वानर अग्नि इति एकः अग्निः अस्ति मनुष्यस्य अन्तः वयं जठराग्नि इति वदामः किल तत्र भवान् यदा हवनं करोति यत्र बुभुक्षा अस्ति बुभुक्षा यां यदा भवान् हविस् हविः यदा भवान् समर्पयति तदानीं किं भवति तद् यज्ञः भवति यस्य भोजनम् आवश्यकं तस्य कृते भोजनं दातव्यम् अद्य वयं किमर्थं भोजनं दद्मः यस्य कस्यापि विवाहः भवति अथवा यस्य कस्यापि किमपि जन्मदिन बालकानां जन्मदिन भवति यत्किमपि भवतु वयं होटेल् गत्वा तत्र गत्वा कियत् अनावश्यकव्ययं कुर्मः किं भोजनं दद्मः तेन रोगः एव आगच्छति किल अथवा यस्य आवश्यकं तस्य कृते ददामि वा एते सर्वे न आवश्यकम् इति वदन्तः सन्ति भोजनं तादृशानां कृते अस्माभिः किं करणीयम् अस्माकं यद् वयं यद् आर्जनं कुर्मः ततः किञ्चित् वा येषां भोजनस्य आवश्यकता अस्ति कृपया तेषां कृते ददातु तावद् वयं कर्तुं शक्नुमः अद्य वयं चिन्तयामः अत्र जीवनं कृत्वा अहं कथं यज्ञं करोमि अहं कथम् अन्येषां कृते भोजनं कथं न कर्तुं शक्यते इत्येव अस्माकं मनसि आगच्छति कर्तुं शक्यते इति अस्ति किल अद्य अस्माकम् हस्ते यत् अस्ति अस्माकं राज्ये कति जनाः दरिद्राः सन्ति प्रतिदिनम् एकैकवारं शृणोतु भिन्नभिन्नराज्येषु यत्र कुत्रापि ये बुभुक्षिताः सन्ति कष्टं ये अनुभवन्ति अतिथि इति इदानीं वयम् अत्र कर्तुं न शक्नुमः चेत् अथवा अनाथमन्दिराणि इति कति सन्ति तादृशस्थाने भोजनं ददातु अस्माकं जन्मदिने तादृशसम स्थाने ददातु किमर्थं येषां कृते भोजनं न आवश्यकं ये परिहासं कुर्वन्ति खादनानन्तरं तादृशजनानां कृते पुनः भवान् किमर्थं परिवेषणं करोति किमर्थं भवतः भवतः पुनः अहं प्रकटयितुमेव खलु अहम् एतत् कृतवान् इति अहङ्कारस्य एव वर्धनं भवति तत्र तस्य विपरीतं करोति कोऽपि न अवगच्छेत् केनापि अवगन्तव्यं नास्ति तादृश एकस्थानं गत्वा किञ्चित् तेषां कृते भोजनं ददाति चेत् कियत् उत्तमं भवति तदा अतिथिपूजनं वयम् इदानीमपि कर्तुं शक्नुमः तादृशकर्म अस्ति यज्ञ पञ्चमहायज्ञ इत्युक्ते एतत् ब्रह्मयज्ञ देवयज्ञ भूतयज्ञ पितृयज्ञ नृयज्ञ एतत् पञ्चविधमपि प्रतिदिनजीवने वयम् अनुष्ठानं कुर्मः चेत् यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः तादृशः उत्तमाः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भगवान् वदति तेषां कोऽपि पापः न भवति अथवा भुञ्जते ते त्वखं पाप भुञ्जते ते तु अखम् अखम् इत्युक्ते पाप इति अर्थः ते पापं खादन्ति के पापा खादन्ति ते पापिनः के पापिनः स्वस्य निमित्तमेव आत्मकारण इत्युक्ते तत्र स्वस्य निमित्तमेव यः पुनः पुनः कर्म करोति पुनः पुनः सम्पादयति पुनः पुनः स्थापयति सः कः सः पापी सः पापं पापी कः अस्ति कर्म कथं करणीयम् इति सामान्यरीत्या तत्र वदति एतत् पञ्चमः यज्ञः इत्युक्ते यज्ञः इत्युक्ते किमपि होमः हवनं करणीयम् इति न सर्वं मानसिकविचारः एव स्वयं करणीयकार्यं ब्रह्मयज्ञः इति स्पष्टतया उक्तवान् आन्तरिक अस्माकम् उत्तमचिन्तनं तदनुसृत अध्ययनं तादृशानि पुस्तकानि पठनीयानि तादृशानि दृष्ट दृश्यानि द्रष्टव्यानि तादृशानि पुस्तकानि पठनीयानि इत्युक्ते भवान् पुस्तकमेव पठति कर्म एव किन्तु कानिचन पुस्तकानि पठति चेत् किं भवति असमीचीनदेवतानां सृष्टिः भवति देवताः न असुराणाम् अन्त अन्तरङ्गे तादृशविचारः आगच्छति किल काम क्रोध अथवा ईर्ष्या अन्येषाम् उपरि तादृश कति पुस्तकानि सन्ति बहूनि पुस्तकानि इति न दृश्यानि सिनेमा अन्यत् सर्वमपि तदा ब्रह्मयज्ञः कदा भवति आत्मीयवर्धनाय आत्मीयवर्धनमित्युक्ते किं सन्न्यासं स्वीकरोतु इति न भवतः स्वभावशुद्धीकरणाय कीदृशपुस्तकानि पठनीयानि तादृशपुस्तकानि पठतु तादृशदृश्यानि पश्यतु तादृशं शृणोतु सर्वं तस्य नाम यज्ञ ब्रह्मयज्ञ देवयज्ञ इत्युक्ते तस्य पृष्ठतः एकैक इन्द्रियस्य पृष्ठतः विद्यमानदेवतानाम् उत्तमचिन्तनम् अहम् उदाहरणम् उक्तवान् छुरिका छुरिकया किं करणीयम् इति अस्ति किल हस्तेन किं करणीयम् करणीयमिति अस्ति उपकरणम् हस्तः स्यात् तस्य पृष्ठतः विद्यमानदेवता अस्ति तत्र चिन्तनं करोतु तस्य कृते चिन् कार्यं करोतु तदा किं भवति देवयज्ञं भवति अनन्तरं भूतयज्ञं भूतानां कृते यद् रङ्गवल्ली करोति अथवा अन्य पक्षिणां कृते वृक्षाणां कृते अथवा मृगाणां कृते सर्वं यद् पालनं करोति अथवा भोजनं ददाति तादृशं प्रतिदिनं करणीयम् एतादृशकार्याणि यज्ञ अनन्तरं मनुष्ययज्ञ अतिथिपूजनं मनुष्ययज्ञ एतादृश पञ्चकार्याणि तदेव यज्ञ तद् प्रतिदिनजीवने वयं कर्तुं शक्नुमः अस्माकं प्रतिदिनजीवने तादृशरीत्या वयं कार्यं कुर्मः चेत् यज्ञरूपेण कर्म करोति तदा यज्ञरूपेण यदा वयं तादृशकार्यं कुर्मः सन्तः भवन्तः उत्तमाः भवन्ति मुच्यन्ते ते सर्वे मोक्षं प्राप्नुवन्ति अथवा स्वातन्त्र्यं प्राप्नुवन्ति सन्तोषं प्राप्नुवन्ति कुतः सर्वकिल्बिषैः सर्वविधपापैः सर्वविधपापैः इति पुनः किमर्थम् उक्तवान् पूर्वजन्मनि कृतपापाः भवन्ति किल ततः अपि सः मोक्षं प्राप्नोति एतादृशकर्मकारणेन यज्ञ अनुसृतकर्मकारणेन सः ततः अपि मुक्तिं प्राप्नोति अन्ये अन्ये इत्युक्ते ये अन्यरीत्या कर्म कुर्वन्ति इत्युक्ते किमपि एतादृशचिन्तनं नास्ति सर्वमपि स्वेच्छया कुर्वन्ति स्वेच्छया इत्युक्ते अहम् उक्तवान् त्रिविधकर्म इति परेच्छापि न अनिच्छापि न इच्छया स्व स्वयं तत् सम्पादनीयम् एतदावश्यकं मम कृते मम सुखं मम एतत् मम गृहं मम पुत्रः मम सर्वं एतादृशं सर्वं करोति तदेव धृतराष्ट्रस्य अभवत् किल धृतराष्ट्रः इति एकं कथापात्रं किमर्थम् अभवत् सर्वमपि यदा मम मम मम इति यदा धर्मपुत्रस्य तादृशचिन्तनम् अभवत् सः वनं गतवान् खलु सः द्यूतं किमर्थं क्रीडितवान् द्यूतक्रीडायां पराजयं भूत्वा गन्तव्यं सर्वं मम मम इति सर्वमपि त्यक्तव्यम् अभवत् तेन महाभारते तदेव वदति सा कथा एव वदति अस्माकमपि तादृशी एव इच्छा अद्य भवति तत् सर्वविधप्रयत्नेन परिवर्तनं कर्तुं यदा प्रयत्नं करोति वेद वेदवाक्यं श्रुत्वा वेदविचारं कृत्वा प्रार्थनया कार्यकरणेन भिन्नभिन्नरीत्या अस्माकं सर्वाणि इन्द्रियाणि अस्माकं मनः बुद्धिः सर्वं यदा वयं शुद्धं कर्तुं निरन्तरप्रयत्नं करोति तदेव यज्ञ तादृशरीत्या कार्यं करोति चेत् सः यज्ञशिष्टः भवति खादति इव भवति इत्युक्ते तादृशकार्यं भवति भवतु वयम् एकवारं श्लोकम् उक्त्वा समापयामः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्पिषैः भुञ्जते ते त्वखं पाप ये पचन्त्यात्मकारणात्
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः